پڙهي سون ان جو ذڪر ڪجهه ڪري چڪا آهيون اڳ ۾ وري ٿورو ان کي مٿي کڻجي يادگيري جي لاء الله تعاليٰ فرمايو ته ان الذين يؤذون الله ورسوله جيڪي ماڻهو اهي جيڪي اذيت ٿا ڏين

اهي اذيت ٿا ڏين الله تعالي چئي ٿو انهن تي لعنت آهي هن دنيا ۾ ۽ ڦٽڪار آهي لعنهم الله في الدنيا والآخره آخرت ۾ به انهن تي ڦٽڪار ٿيندي جڏهن تون ايندا محشر ۾ گڏ ٿيندا واعد لهم عذابا مهينا هن جي لاء تيار ڪيو ويو آهي عذاب مهين مهين تمام هڪڙو شرمندگي وارو تمام هڪڙو بڇڙو جنهن منجهان هو شرمندگي ٿي مهين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات الله ۽ رسول جو پهرين آيت ۾ اچي ويو هاڻي هتي اٺونجاهين آيت ۾ اهي جيڪي اذيت ڏين ٿا مومنن کي ۽ مومناڻين کي مطلب ته هن وقت جي حالت تي سچويشن هيو ته ماڻهو وڃن ٿا ٻاهر جنگل جي خيال سان يا کهڙي خيال سان پوء ماڻهو جيئن چوندا هئا سنڌي ۾ ته هاڻي پوء اتي ماڻهو پهچندا هئا وڃي جيڪي بدماش قسم جا ماڻهو پوء وري اذيت ڏيندا عورتن کي ته انهن کي الله تعالا ان جي متعلق الله تعالا فرمائي ٿو يا ٻيا به جيڪي جيڪي به سچويشن ٿين ٿا انهن مان جي مومنن ۽ مومنيانن کي اذيت ڏيڻ وارا بغير ما اڪتسبوا جو مطلب ته ماڻهو ڪنهن کي اذيت ڏئي ٿو جو ڀئي هن ڏي حق آهي هن بدماشي ڪئي آهي هن بلي ڪيو آهي ڇا ان کي اذيت ڏيڻو ٺيڪ آهي پر بنا ڏوهه جي بنا ڪنهن ڳالهه جي ڪنهن کي اذيت ڏيڻ فقد احتملوا فقد احتملوا بهتانا پوء اهي وڏو اهي ماڻهو اهڙا ماڻهو وڏو هڪڙو بهتان کڻن ٿا پنهنجي پاڻ تي واثما مبينا ۽ هڪڙو وڏو گناهه ٿا کڻن پنهنجي پڌرو گناهه کڻن ٿا پنهنجي پاڻ تي اها اٺونجاهين آيت هئي هاڻي الله تعالي فرمايو قل

عورتن کي چئو، هاڻي سڀني مؤمنن ۾، جيڪڏهن تون ۽ آئون پاڻ کي مسلمان مؤمن سمجهون ٿا ته اسان جي عورتن تي به اها ڳالهه ٿئي ٿي، نساء المؤمنين ۾ اسان جي گهر واريون، اسان جون ڌيئرون، اسان جون نوهرون، اسان جون پڦيون، اسان جون ماسيون، اسان جون ڏاڏيون، اسان جون چاچيون، اسان جون نانيون سڀئي انهي ۾ اچي وڃن ٿيون، اسان جون مائٽياڻيون، مٺياڻيون، ڳوٺ راڄ واريون، سمجهو. نياڻيون جنهن کي چئجي ٿو ته سڀ به ان ۾ اچي نساء المومنين ۾ اچي وڃن ٿيون جيڪڏهن هو پاڻ کي مومنن جون عورتون سمجهن ٿيون ته پر جيڪڏهن عورتون سمجهن ته نه اسين ته پنهنجو ولائتي آهيون اسين ته پنهنجو ماڊرن ماڊرن آهيون اسين ته پنهنجو جيئن وڻي تيئن ڪنداسون نساء المومنين يدنين عليهن من جلابيبهن يدنين عليهن پنهنجون گنديون پنهنجي پاڻ تي اوڍين پنهنجو چهرو پنهنجو وار پنهنجا منهن پنهنجو ٻانهون پنهنجو جسم جيڪو آهي سو ڍڪين ذلڪ ادنٰي ان يعرفن ته اهو ويجهو آهي انهي ڳالهه جي جو سڃاتيون وڃن مسلمان جي حيثيت سان هاڻي جنهن شهر ۾ وڃنديون اسان جون عورتون ڪنهن جون به عورتون خبر ڪونه پئي ٿي هي ڪافرن جون عورتون آهن ڪي مسلمانن جون عورتون آهن هاڻي هڪڙيون آهن ويچاريون پري کان ئي پڌريون پنهنجو اچن پيون ڏسبو ڀئي اها مسلمان عورت آهي برابر مٿو ڍڪيو اچي ٿي ٻانهون ڍڪيو اچي ٿي پنهنجو ٽنگون ڍڪيو اچي ٿي پنهنجو جسم ڍڪيو اچي ٿي پري کان ئي پڌرو السلام عليڪم وعليڪم السلام ورحمة الله وبرڪاته هاڻي هڪڙو ٻيو جيڪو اچي وڃن ٿيون پاڻ جهڙيون عورتون ته پنهنجو خبر ڪونه اسان جو خبر ڪونه ڀئي مرد آهي اهو مسلمان آهي ڪي ڪافر آهي ڪي ڇا آهي ڪا خبر ڪونه ٿي پئي اهڙي نموني سان ماڻهو جيڪڏهن گهمندو ائين ڪافرن وانگي ته پاڻ اهو مطلب ته پاڻ کي جيڪو وڻي سو سمجهي پر هاڻي پوء الله تعاليٰ وٽ لک نمونو آهي ڇو ته اهو اهو آهي ذالڪ ادنٰي ان يعرفن ته سڃاتيون وڃن ويجهو آهي انهيء جي جو هو سڃاتيون وڃن بحيثيت مسلمان عورتن جي ته اهي مؤمناڻيون آهن مسلماڻيون آهن ادنٰي ان يعرفن فلا يوذين پوء انهن کي تڪليف ڪو نه ڏين هاڻي ته ظاهر آهي ماڻهو ويسٽ ۾ وڃن ٿيون ته انهن کي تڪليف ڏني ٿي وڃي جيڪڏهن هو اهڙي قسم جون جسم پنهنجو لباس اختيار ڪن ٿيون مسلمانڪو ته پوء انهن کي ته ڪافر جيڪي آهن سي اذيت ڏين ٿا پر پوء اهو به هڪڙو امتحان آهي ڀئي توهان مسلمان جي حيثيت سان لنگهو ٿا رهو ٿا يا ڪافر جي حيثيت سان رهو ٿا بابا اسين به توهان جهڙا ڪافر آهيون مڙئي خير آهي اسان به مومن مسلمان ئي ته هٿ کنيوسون يا اسان پاسو ڪنداسون وري نماز جي وقت کڻي اسين ڪپڙو اوڍينداسون مٿي تي ڪنداسون باقي پوء اگهاڙا ٿيا پيا گهمنداسون توهان وانگي مڙئي خير آهي پنهنجو بيچن تي پيا گهمنداسون پنهنجي فلاڻن تي پيا گهمنداسون توهان وانگي توهان جهڙا اگهاڙا اسان بس پنهنجو اسان کي به وهنجڻ ڏيو هتي سمنڊ ۾ سمجهو اسان هو فلا فلاڻي پائينداسون ٽيري پائينداسون ٻٽيري پائينداسون هاڻي جيڪڏهن اهو حالت هوندي ذالڪ ادنٰي ان يعرفن فلا يوذين پوء هن کي اذيت نه ڏني وڃي وڪان الله غفورا رحيما پر الله تعاليٰ بخشڻ وارو آهي رحيم آهي جيڪڏهن مطلب ته ڪا ڪوتاهي ٿي وئي وري به الله تعاليٰ ڏانهن ٻاڏائيندو ماڻهو الله تعاليٰ ڏانهن رجوع ڪندو الله تعاليٰ نادم ٿيندو پنهنجي نموني تي ۽ الله تعاليٰ کان بخشش گهرندو ته الله تعاليٰ بخشش ڪرڻ وارو آهي پر هڪڙو بخشش گهرندو ئي ڪونه چوندو هي ته منهنجو بس طريقو آهي آئون ائين ٿو رهان ته پوء ان مڙئي خير آهي الله تعاليٰ بخشش وارو آهي انهن کي جيڪي بخشش گهرندا رحم ڪرڻ وارو آهي جيڪي چاهيندا الله تعاليٰ اسان تي رحم ڪري ٻين جي لاء خير آهي. لئن لم ينته المنافقون هاڻي منافقن جي متعلق آهي جيڪي مسلمان عورتن کي مسلمان مؤمنن کي الله کي ان جي رسول کي اذيت ڏين ٿا انهن جي لاء حڪم آهي هي تمام سخت قسم جو هي سٺ ايڪهٺ آيت منهنجي ٻاهٺ ۾ جيڪو ته لئن لم ينته جيڪڏهن اهي ڇڏيندا نه اها ڳالهه ان کي انتها نه ڪندا ان کي ختم نه ڪندا ان ڳالهه کي جيڪو بڇڙائي ڪن ٿا مسلمان مؤمنن عورتن جي متعلق مؤمنن جي متعلق والذين في قلوبهم مرض اهي جن جي قلبن ۾ مرض آهي منافقي آهي والمرجفون في المدينة جيڪي افواهون پکيڙندڙ جيڪي بهتان جيڪي اهڙي قسم جون ڳالهيون جيڪي سيڪشوئل هي فلاڻي هيئن ٿي فلاڻي هيئن ٿي فلاڻي هيئن ٿي هو فلاڻي هتي لڌي وئي هتي فلاڻي کي هيئن ٿيو هتي فلاڻي کي هيئن ٿيو معنيٰ اهڙين ڳالهين کي پکيڙڻ جي ضرورت ڪهڙي آهي جو فلاڻي مارجي وئي فلاڻي هيئن ٿي وئي بس ڀئي ويرا پاڻ چڪاس سان اينداسين بيمار ٿياسون ڪو نه ٿياسون هيئن ٿيو نه هونء ٿي ٿيو اهڙي ڳالهه اينما ثقفوا ڀلو الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته جيڪڏهن اهڙي ماڻهو بند نه ڪندا اهي ڳالهيون لنغرينڪ بهم توهان کي انهن تي مسلط ڪنداسون توهان کي اڀارينداسون انهن جي خلاف ۽ پوء مطلب حڪم ڏينداسون ته توهان انهن کي ختم ڪريو هاڻ پهرين هو ودع اذاهم اٺيتاليهه نمبر آيت ۾ ته هن جي اذيت کي ڇڏيو اهو تڏهن هيو جڏهن مسلمان ملت جيڪا اسان کان ايڏي طاقت واري نه هئي ۽ پنهنجو صبر ۽ شانتي جي ڳالهه ڪئي وئي هاڻ جڏهن مسلمان پنهنجو ان ۾ اختيار ۾ آهي تو قوت ۾ آهي تمڪنت ۾ آهي پنهنجو ان ۾ حيثيت آهي ته پنهنجي سوسائٽي ۾ اهڙي شي ٿيڻ نه ڏئي ته ان وقت جيڪو آهي اسان لغر لنغرينڪ بهم ثم لا يجاورون فيها الا قليلا ته پوء اهي جيڪي منافق آهن، اهي جيڪي افواهه پيش ڪرڻ وارا، اهي جيڪي بدمعاش ماڻهو آهن، انهن کي اسين توهان جي وچ ۾ رهڻ نه ڏينداسون، اهي توهان جا پاڙيسري ٿي نه رهندا، فيها الا قليلا اهو وقت رهندا پر ٿورو رهندا مطلب ته انهن کي ڀڄڻو پوندو نڪرڻو پوندو نيٺ ملعونين الله تعالي جي لعنت آهي ملعون آهن اهي لعنت ڪيل آهن اينما ثقفوا جتي به توهان کي هٿ اچن ثقفوا اخذوا پڪڙيو به انهن کي وقتلوا ۽ قتل ڪيو به انهن کي تقتيلا هاڻي اها آهي مطلب ته جيڪي الله ۽ رسول جي خلاف جيڪي ڳالهيون ڪن ٿا چون بابا نه الله رسول پاڻ ۾ فلاڻو ڀئي هي الله تعالي جو حڪم آهي نه هي سورت احزاب ۾ سٺ آيت ايڪهٺ آيت ٻاهٺ آيت تقتيلا قتلوا تقتيلا سنت الله في الذين خلوا من قبل ته الله تعاليٰ جو سنت آهي جيڪو اسان اڳ ۾ جيڪي قومون گذريون انهن تي به اسان اهو ئي نمونو رکيو رکيوسون خلوا من قبل ولن تجد لسنت الله تبديلا ۽ ۽ الله تعاليٰ جي سنت ۾ ڪا تبديل نه ايندي هاڻي جيئن جو اڳ ۾ ذڪر اچي چڪو ته ڀئي دنيا ۾ ۽ آخرت ۾ انهن تي لعنت آهي وغيره وغيره ته پوء ڪافر جيڪي آهن اهي وري پوء اعتراض وچ ۾ ٺونگو هڻندا ائين ڪري چوندا آهن ڀلا پوء ڪڏهن ٿيندي اها آخرت جا جيڪو ويٺو ڳالهيون ٻڌائين اساطير الاولين پراڻن جون ڪهاڻيون ويٺو ٻڌائين ڪيئن ٿيندو تيئن ٿيندو ڇا ٿيندو وري پڇندا وچ ۾. يسألڪ الناس عن الساعة ساعت ڪڏهن آهي معنيٰ پڇن ٿا توهان کان انهيء صورت ۾ قل انما علمها عند الله چئو اي نبي پاڪ صلّي اللّٰه عليه وسلّم چئو انهن کي ته ان جو علم الله وٽ آهي وما يدريڪ لعل الساعة تڪون قريبا ها نٿو سمجهان مطلب ته مون کي خبر ڪانهي ڪا پر ٿي سگهي ٿو مطلب ته هو ته ساعت جيڪا سا ويجهي هجي اهو جيڪو گهڙي آهي سا ويجهي هجي

ان الله لعن الڪافرين واعد لهم سعيرا هنن جي لاء جهنم تيار ڪري رکيو اٿس اها ڳالهه توهان نه وساريو مهرباني وچ ۾ ٺونگا ٿا هڻو وچ ۾ وري اعتراض ٿا ڪريو وچ ۾ ٻيون ڳالهيون خالدين فيها هميشه ان ۾ رهندا ابدا هميشه جي لاء خالد جي معني رهڻ هميشه جي لاء ۽ ابدا معني هميشه رهڻ جي لاء ان ۾ رهندا سعير ۾ سعير معني جهنم ۾ لا يجدون وليا ولا نصيرا اهي اتي ڪو دوست ڪونه لڀندا ۽ ڪو لهندا ۽ ڪو پنهنجو مددگار جيڪو آهي سو ڪونه لڀندو انهن کي مددگار ڪونه لهندا هاڻي هي پنجهٺ آيت ٿي وئي هلي هاڻي اچي ٿي حضرت موسيٰ عليه السلام جو ذڪر هتي به اچي ٿو وري سورت صف ۾ به پڙهنداسون هن وجه به ته يا ايها الذين آمنوا اي ايمان وارو اي امت محمد صلي الله عليه وسلم توهان لا تڪونوا ڪالذين آذوا موسيٰ انهن وانگي نه ٿيو يعني قوم موسيٰ وانگي نه ٿيو جن اذيت ڏني موسيٰ عليه السلام کي فبرأه الله مما قالوا پوء الله تعالي هن کي برائت ڏني انهي منجهان جنهن جي جيڪا هو انهن ڳالهه تي ڪئي

۽ الله کان تقويٰ اختيار ڪريو ۽ چئو اهو جيڪو سڌو سنئون سڌو لفظ هجي ٽيڙهه ميڙهه نه وجهو سديد جو مطلب آهي قول اهڙو هجي سنئون سڌو هجي ائين نه ته اينگڙ وينگڙ ٽيڙهه ميڙهه وارو وڃو ابتو سبتو هيئن ڪري هيئن ڪري هٿ ڦيرائي ڇا چئبو آهي ته وڃو

ته يصلح لڪم اعمالڪم توهان جا عمل اصلاح وارا ٿيندا، ويغفر لڪم ذنوبڪم الله تعالي توهان جا گناهه بخشيندو، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جنهن اطاعت ڪئي الله جي ۽ ان جي رسول جي ۽ ان جي رسول جي اطاعت ضروري آهي پوء چئي ته نه رڳو الله جي ٿو اطاعت ڪيان رسول جي مون کي پرواهه ڪونهي ته پوء اهو ڪونهي هن دين تي پوء جهڙي به دين تي هجي پر الله جي دين امت محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم جي امت ۾ ناهي

۽ ڊنا ان امانت کان وحملها الانسان ۽ انسان جيڪو آهي سو چيو نه آئون کڻندس اها امانت اها مون کي هجي انه ڪان ظلوما جهولا هو بيشڪ ظالم هيو ۽ جاهل هيو ان کي سمجهه ۾ ڪونه آيو ڪهڙي وڏي امانت پيو کڻي پر اها کنيائين مطلب جي امانت اها آهي تقويٰ جي امانت اها آهي پنهنجو سٺي سهڻي نموني سان دين تي هلڻ جي اها امانت آهي جيڪا هن سورت سڄي ۾ جي اها ڳالهه آهي ان امانت ڏانهن اشارو آهي ليعذب الله المنافقين والمنافقات هاڻي هي ڇا ڇا جي لاء اهو سڄو حساب ٿو ڪيو وڃي هي سڄو جيڪو زندگي ڏني ٿي وڃي ۽ جيڪي زندگي جا اعمال آهن جيڪي ڳالهيون آهن ان جي لاء ڇا لاء ته الله تعالي عذاب ڏئي انهن کي جيڪي منافق آهن ۽ جيڪي منافقاڻيون آهن ۽ جيڪي مشرڪ آهن ۽ جيڪي مشرڪاڻيون آهن ويتوب الله علي المومنين الله تعالي مومنن کي تي تواب ٿئي انهن ڏانهن موٽي يا انهن جي توبه قبول ڪري مؤمنائڻين جي توبه قبول ڪري مؤمنن جي توبه قبول ڪري وڪان الله غفورا رحيما بيشڪ الله تعالي وڏو بخشڻهار ۽ رحم ڪرڻ وارو آهي هاڻ حضرت موسيٰ جي ڳالهه تي ٿا اچون ته ڇا ڳالهه آهي ڪهڙي وجهه وجهه ڇا ڪهڙو اعتراض ٿي ڪيائون هاڻ پوء ماڻهو مطلب ته جيڪي مفسر آهن اهي چوندا بابا هن حضرت موسيٰ کي چئون ته اسانکي الله ڏيکار سونس ته ڏسون اسين الله هيئن به ڪر هيئن به ڪر اسانکي هي کاڌا ڪون ٿا وڻن هي کاڌا اسانکي کپن هي ڊگي ڇو اسين ڪوهون هي ڪريون هو ڪريون اهي گهڻئي اعتراض

وهنجندو هو پوء هن وقت ڄڻ چيائون ته هي ڇو نٿو اسان سان گڏ وهنجي اگهاڙو ٿي ته پوء چيائون ته پنهنجو بيماري اٿس ڪا فلاڻي اٿس ڪا اهڙي تنهن ڪري اسان سان گڏ نٿو وهنجي پنهنجو حياء پر هو حياء وارو هيو انهي ڪري پنهنجو جهڙي نموني سان پنهنجي خلاصو ٿي وهنجندو هو پوء هي مطلب اها به ڳالهه ٿي هاڻي مفسرن اها به ڳالهه ڪئي آهي پر هاڻي خاص جيڪا ڳالهه آهي سا اها آهي، هن سڄي سورت سان واسطو آهي امهات المومنين عورتن سان ۽ عورتن جي تعلق سان، انهي ڪري تورات ۾ جيڪو آهي ٻارهون تورات معنيٰ پنج ڪتاب آهن انهي مان جيڪو ٽيو ڪتاب گهڻو چوٿون ڪتاب جيڪو آهي انهي جو نالو آهي نمبرس اعداد تعداد ان جو ٻارهين نمبر چيپٽر ۾ نمبرس جي ٻارهين نمبر چيپٽر ۾ اهو واقعو آهي ته حضرت موسيٰ عليه السلام پنهنجي شادي جيڪا پهرين ڪئي حضرت صفورا عليه السلام سان اها مدين جي هئي مطلب بني آهي ظاهر حضرت اسلام حضرت ابراهيم عليه السلام جي اولاد مان هئي اها ۽ جيڪا قطورا جي اولاد منجهان هئي اها جيڪا حضرت حضرت ابراهيم جي ٽين زال هئي ان منجهان هئي پر پوء هي بني اسرائيل ڏاڍا ريسسٽ ڪني چي جي بنا هن جي هي به نه هيء به نه حضرت اسماعيل جي ڌيء سان شادي ڪئي ڀاء هو پنهنجو حضرت اسحاق جو انهي جي ڌيء سان شادي ڪئي حضرت عيسائو يعقوب عليه السلام جي پٽ ته يعقوب عليه السلام جي ڀاء حضرت اسحاق جي پٽ عيسائو هو ان جو نالو انهي شادي ڪئي حضرت اسماعيل سان اها به جي ڌيء سان ته انهي سان اها به بس باسمتي نالو ان جو ته اها به ان کي ڳالهه ڪونه وڻي ته مطلب ته هي تمام سخت قسم جا ريسسٽ انهي نموني ۾ تنهن ڪري هن اعتراض ڪيو صفورا عليه السلام تي هڪڙو پهرين ته ڀئي هي هن جي زال آهي جيڪا اسان منجهان بني اسرائيل منجهان نه آهي انهي ڪري هن جو اولاد جيڪو آهي سو هي نه ٿئي. ليوائٽ ۾ ليوائٽ ۾ جن کي جيڪي ملا آهن هنن جا مطلب ته اهي رڳو حضرت هارون جي اولاد منجهان آهن. حضرت موسيٰ عليه السلام جي اولاد کي اهميت ڪونه ڏني وئي چي بابا تون پرائي جو ڌيء ۽ پرائي جا اولاد آهين تنهن ڪري اسان وٽ ڪونه پر ٻي ڪا شايد عورت هئي اها ڪشت ڪشت ٿا چون معنيٰ ته ايٿيوپيا يا صوماليا اهو جيڪو علائقو آهي سوڊان هي جيڪو ڪار ڪارو نمونو آهي هتان جي ڪا عورت شايد ٻي ٻي ڪا آهي ان سان شادي ڪيائين ان تي پوء اعتراض وري ڪيو حضرت هارون عليه السلام ۽ حضرت مريم جيڪا سندس ڀيڻ هئي نمبرس جي ٻارهين چيپٽر ۾ آهي اهو آيو ته پوء الله تعاليٰ سڏ ڪيو هنن ٽنهي کي چي نڪري اچو ٻاهر ٽئي ڄڻا ٽئي ڄڻا حضرت موسيٰ عليه السلام حضرت هارون عليه السلام ۽ حضرت مريم عليه السلام ٽئي ڄڻا نڪري آيا ٻاهر، چي توهان حضرت موسيٰ عليه السلام تي اعتراض ٿا ڪريو، پوء چي ٻئي نڪري اچو ٻاهر، پوء هارون عليه السلام ۽ مريم نڪري آيا ٻاهر، پوء حضرت مريم کي چيائون تون اهڙي نموني جي اعتراض ٿي ڪرين پنهنجي ان جي موسيٰ جي زال تي، پوء هن کي پنهنجو برص جي جب ڪهڙي بيماري جيڪا آهي ان کي ٿي پئي ڪوڙهه جي بيماري جنهنکي چئجي پوء حضرت هارون عليه السلام ڏٺو پوء حضرت موسيٰ عليه السلام کي چيائين ته هاڻي الله تعالٰي کي ٻاڏاء الله تعالٰي کي عرض ڪر هي ته ڀيڻ اسان جي آهي هي ائين ٿي ويو ائين ٿي ويو هاڻي اهو ته ڳالهه ڪم خراب ٿي ويو هليو توهان چئي ته الله تعالٰي چيو چئي ته جيڪڏهن هن کي ٿڪ هڻي سندس پيء ته پوء ست ڏينهن ته هي پنهنجو ويٺي هوندي ته شرم شرم ته لڳي هن کي يعني مطلب ڀئي نبي هي اچي ته اسين به نبي اسين نبي جا فيملي آهيون ڀاء آهيون يا اسان تي هي ٿئي ٿو اسين به ان جهڙا آهيون هي پاڻ کي وڏو حضرت موسيٰ ڇو ٿو سمجهي هي فلاڻي ڪشت عورت سان ڇو شادي ڪئي اٿس هي ڪئي اٿس پر اعتراض ڄڻ ان ڪشت عورت تي هيو

حضرت موسيٰ عليه السلام وري پوء الله تعاليٰ کي ٻاڏايو ته يا رب هاڻي هن کي تون پنهنجو چئي ست ڏينهن ڀلي يا هجي بيمار پوء ستين ڏينهن کان پوء هن کي اسين چاڪ ڪنداسون پوء توهان سان هلندي تيستائين قافلو جيڪو آهي سو هاڻي هتي بيٺو هجي ۽ اهو هلي نه چري نه پري پوء وري ربائي چوندا ته قافلو انهي ڪري ست ڏينهن اهو نه هليو انهي جڳهه تان انهي ڪري جو حضرت مريم جڏهن ننڍڙو هو ٻار موسيٰ عليه السلام ته هن پويان لڳي هن کي ڏسڻ جي لاء ٻار کي ته ڪيڏانهن ٿو وڃي ڪيڏانهن ٿو وڃي ته انهيء جي عيوض منجه هن کي اهو ڄڻ فائدو ڏنو ويو هن تان اهو عذاب لاٿو ويو پر ست ڏينهن هن کي اها سزا ڏني وئي ته هو برص جي بيماري منجه جيڪا رهي اعتراض ڪرڻ جي ڪري ته اهو اعتراض جيڪو اها اذيت آهي موسيٰ عليه السلام کي انهيء ڳاله جو ذڪر حضرت صف سورة صف ۾ به جيڪو اچي ٿو ته پنهنجو اهو به اسين پڙهنداسون انشاء الله

انهيء منجهه اها ڳالهه ائين لکي آهي، انهن پنهنجي تورات منجهه پاڻ الله کي خبر آهي ته ائين جيئن به آهي آهي آهي يا ناهي، پر هن سورت ۾ جو ان جو ذڪر اچي ٿو اسان جي اها سورت احزاب ۾ ته موسيٰ کي جيئن اذيت ٿي ڏنائون تيئن توهان اذيت نه ڏيو اسان جي قوم کي اسان جي ملت کي اسان جي مومنن ۽ منافقن ۽ مشرڪن کي سڀني کي ته تيئن توهين نه ڏيو ۽ سورت صف ۾ به اها ڳالهه اچي ٿي ته اهو وري ٻئي نموني سينس ۾ پر اهو پڙهنداسين ته مطلب ته اهو انهيء سلسلي ۾ ٿي سگهي ٿو اهائي معنيٰ هجي. هاڻي سورت صف جي آيت جيڪا آهي پنجين نمبر آيت ان ۾ اهو ذڪر اچي ٿو هڪڙي ئي آيت آهي جنهن ۾ حضرت موسيٰ جو حضرت موسيٰ جو ذڪر آهي ٻي ڇهين نمبر آيت وري حضرت عيسيٰ عليه السلام جي آهي پر ان ۾ پوء وري ڳالهه وڃي ٿي پنهنجي صف معنيٰ جنگ جي سمجهيو ڪي صفون ٻڌي ماڻهو بيهي ٿو ان ڏانهن اشارو آهي ته هن ۾ فرمائي پنهنجو اذ قال موسيٰ لقومه موسيٰ عليه السلام پنهنجي قوم کي چيو هتي سورت احزاب ۾ آهي ته موسيٰ وانگي موسيٰ جي قوم وانگي نه ٿيو يعني اسانجي امت محمد مصطفيٰ صلي الله جي امت کي آهي حڪم الله تعاليٰ وٽان هتي حضرت موسيٰ عليه السلام پاڻ

ته اني رسول الله اليکم ته آئون الله جو رسول ٿي آيو آهيان توهان وٽ، ڏٺو ڪونه ڪيترا معجزا ايترا پنهنجو توهان کي مصر منجهان ڪڍي آياسون هي پنهنجو درياء هو يا سمونڊ هو اهو پار ڪيوسون فلاڻو هيئن ٿيو ڦ هيئن ٿيو هيئن ٿيو هي سڀئي جيڪي معجزا توهان ڏٺا توهان کي خبر آهي ته آئون رسول آهيان نبي آهيان الله تعاليٰ جو ته تنهن هوندي به توهين مون کي اذيت ڏيو ٿا

ازاغ الله قلوبهم پوء جڏهن ڦري ويا هنن جا ڦري ويا اهي يعني الله جي دين کان الله جي نموني کان الله جي ان کان پوء الله تعاليٰ انهن جو قلب جيڪي آهي ڦيرائي ڇڏيا قلب انهن جا ڦريا اسان وٽ به جيڪڏهن اها آهي ته امت محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم جيڪڏهن انسسٽ ڪندي اهڙي الله جي رسول کي اذيت ڏيڻ جي الله جي ازواج مطهرات رسول الله صلي الله عليه وسلم جي ازواج مطهرات کي اذيت ڏيڻ جي، مؤمنن کي عزت ڏيڻ جي، مؤمناڻين کي عزت ڏيڻ اذيت ڏيڻ جي، جيڪڏهن ته پوء الله تعالي انهن جا قلب ڦيرائي ڇڏيندو ۽ اها ڳالهه هتي الله تعالي تمام واضح طور فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم پوء جڏهن هو ڦري ويا پنهنجي ڳالهه تان مطلب ته هيترا معجزا ڏسندي، هيتريون ڳالهيون ڏسندي هن کان پوء به ڦري ويا هليا مطلب ته هن جا قلب ته پوء الله تعاليٰ هن جا قلب ڦيرائي ڇڏيا. والله لا يهدي القوم الفاسقين بيشڪ الله تعاليٰ فاسقن جي قوم کي هدايت نه ڏيندو انهي ڪري جيڪي ماڻهو پاڻ کي مسلمان چون ٿا ان جي باوجود ازواج مطهرات جي متعلق نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جي گهر وارين جي متعلق نساء النبي جي متعلق، ٻين مسلمان عورتن جي متعلق جيڪڏهن ڪو واهيات، بدمعاشي جون خراب ڳالهيون چون ٿا، تهمتون هڻن ٿا، الزام هڻن ٿا، هنن کي اذيت ڏين ٿا، الله تعاليٰ هن جا قلب ائين ڦيرائي ڇڏيندو، جيئن هتي الله تعاليٰ چيو ته اسان قوم موسيٰ کي جي قلبن کي ائين ڦيرائي ڇڏيو ۽ الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته اسان هدايت نه ڏيندا آهيون پنهنجو فاسقن جيڪي اهي اهڙا ماڻهو فاسق سڏبا جيڪي منافق به آهن يا مشرڪ به آهن يا دين تي پاڻ کي سڏ سمجهن ٿا پر فاسق آهن ان سينس ۾ ته هو نبي جي ازواج مطهرات جي خلاف يا مؤمناڻين جي خلاف مؤمنن جي خلاف انهن جي انهن کي اذيت ڏيڻ جي لاء ڳالهيون ڪن ٿا انهن کي الله تعالي هدايت ڪونه ٿو ڏي ان الله والله لا يهدي القوم الفاسقين هاڻي هتي هي ڳالهه ختم ٿي ٿئي اذيت واري يعني اذيت جي اها به سلسلي ۾ چيسون ته سورت نور ۾ اذيت جون ڳالهيون آهن پوء هتي لفظ استعمال نه ٿيو